اهو سلسبيل اتي جنت ۾ مشهور آهي، هتي ڪونهي، تنهنڪري سلسبيل کي سلسبيل ئي سمجهڻ گهرجي، جيئن نالو ڪنهن شيء جو هجي. معنيٰ انهي لفظ جي جيڪڏهن وٺبي عربيء ۾ ته ٿيندي آهي صاف وهندڙ پاڻي. صاف وهندڙ پاڻي لفظ جي معنيٰ اها آهي سلسبيل. اچي ٿو سميت ڪذالڪ لان ماءها يسهل شربه پيئڻ هن جو آسان هوندو آهي، پيئندو وڃي ماڻهو تنهنجو نڙيء ۾ صاحب.

ثوب چئبو آهي ڪپڙي کي. ڪپڙا هوندا انهن جا عجيب قسم جا سندس، سندس، پترو ريشم، ريشم، سنهڙو ڪپڙو، ريشمي، خضر، سائو، واستبرق ۽ ٿلهو پٽ، وحلوا اساور،

معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ توهان جي محنت کي ان کي قبول فرمائيندو. اهي نعمتون آهن، روايت ۾ اچي ٿو حضور انور صلي الله عليه وسلم جن وٽ سندن بالاخاني ۾ جاتي گرمي جي موسم ۾ رهندا هئا اهو چئن ڪاٺين تي هڪڙو منهه ٺهيل هوندو هو پيو هو انهيء تي مٿان جاء ٺهيل هوندي هئي، اها به اهڙي طرح هو کجيء جو ڳنڍ هوندو هو، ڏاڪڻ وانگر رکيل انهيء تي پاڻ چڙهي وڃي آرام فرمائيندا هئا، گرمي جي موسم ۾. هڪڙو اهڙو موقعو ٿيو، جنهن ۾ حضرت سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالٰي عنه ان ۾ چڙهي ويو. اتي ڏٺئين ته سامان ته ٻيو ڪونهي، ڪجهه ساڪڙ پيل آهن، ڪجهه کل ئي آهي، ڪا هڪ ٻه ڪچيء کل جي، جنهن کي رنگي ۽ پوء مشڪ ٺاهبو آهي پاڻيء جي. ۽ ٻيو هڪڙو وهاڻو هجي جنهن ۾ کاٻر ڀريل هجي، پاڻ انهي تي ليٽيل هيا ۽ سندن پٺيء تي ۽ جسم تي انهي تڏي جا رمال ۽ نشان لڳل هيا، رمال جا نشان. حضرت عمر فاروق اهو ڏسي ڪجهه اکين ۾ پاڻي آڻي ۽ چيو ته سائين ڪسريٰ!

وصول آهي، جيڪو قرآن پاڪ تي دنيا ۾ عمل ڪندو اهي نعمتون حاصل ڪندو. ڪافرن جڏهن اها، سورت، ۽ اهي نعمتون ۽ اهي آيات ٻڌا ته هو مسخري ڪن، انهي کي هڪڙو خيال سمجهن. الله تعالي فرمايو، توهان صبر ڪريو، فاصبر لحڪم ربڪ، پنهنجي رب جي فيصلي تائين صبر ڪر، حڪم معنيٰ فيصلو، جيستائين الله تعاليٰ تنهنجي ۽ ڪافرن جي درميان فيصلو ڪري. عتبه بن ربيعو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي اچي چوڻ لڳو، ارجع عن هذا الامر.

دنيا جي دولت پنجن دروازن کان انسان جي وجود تي پهچي ٿي. اکين سان ڏسڻ جون شيون، ڪنن سان ٻڌڻ واريون، زبان سان لذتون کاڌي پيتي جون، نڪ سان خوشبويات، عطريات، بدن تي نرم گرم ملبوسات، اهي پنج دروازا آهن انسان جا، سمع، بصر، شم، ذوق، لمس. دل جو سامان ته ڪونهي اهو. تڏهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهي توکي دل جي سامان جي لاء ته اهي اسباب ناهن. وذڪر اسم ربک بڪرة و اصيلا الله جو نالو وٺ پنهنجي پروردگار جو صبح جو شام جو همه وقت ان رب کي ياد ڪر خصوصاً اهي ٻه وقت ڇو ته انهن ٻن وقتن ۾ ماڻهو صبح جو هڪدم ڪوشش ڪندو آهي ته ڪاروبار کي لڳان شام جو چوندو آهي ته جلدي جلدي پورو ڪري جان ڇڏايان تڏهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي

جوڙ جوڙ بندي اسان انهن جي ڪئي آ مضبوط پور پور جزو جزو اسان انهن جو بڻايو اهي ايتري قدر مون ڏانهن محتاج آهن پر بجاء ان جي شڪر ڪن ايئن ڪفر جي مٿان اذا شئنا بدلنا امثالهم جي گهرون اسان مٽايون انهن جي انهن جهڙن کي تبديلا مٽائڻ يعني اهي مٽائي هڪڙا ٻيا ماڻهو آڻيون ته ايئن به ڪري سگهون ٿا مطلب ته انهن کي ايڏو مضبوط ٺاهڻ کان بعد اسان جي قدرت سلب ڪانه ٿي آهي جو انهن جي موجوده هستي کي ختم ڪري ٻئي قسم جي هستي انهن جي آڻيون يا خود ٻيا ماڻهو انهن جي جاء تي بيهاريون جو پوء اهي انهن وانگر سرڪش نه هجن رب تعاليٰ فرمائي ٿو اهي سڀ اسان جي قدرت ۾ آهي پر هنن ماڻهن کي اسان دنيا جي جهان ۾ موقعو ڏنو آهي، نصيحت ٻڌائي آهي، رستا ڏيکاريا آهن، جيڪڏهن اختيار ڪن انهي کي ته خوشنودي رب جي حاصل ڪندا، ترڪ ڪندا ته پوء هو ناراضگي ۾ اچي ويندا. ان هذه تذڪره هي قرآن شريف نصيحت آهي. فمن شاء جيڪو وٺي ات اتخذ الي ربه سبيلا وٺي پنهنجي رب جي ڏانهن پاسي ڏانهن رستي کي طريقو وٺي وعظ آ نصيحت آ وما تشاءون الا ان يشاء الله توهان نه ٿا گهرو مگر جيڪي الله گهري توهان جي مشيت توهان جي ڪا حيثيت ڪانهي رب جي مشيت رب جي حيثيت ان الله ڪان عليما حڪيما الله تعالي سڀ ڪجهه ڄاڻندڙ آهي حڪمت وارو آهي جيڪو انسان رب ڏي متوجه ٿيندو الله تعالي جي رحمت جو دروازو کليل آ

قسم آهي انهن هوائن جو جيڪي قرار سان هلندڙ الله انهن کي موڪلي ٿو عرفا متتابعا، هڪٻئي جي پٺيان آرام سان گهلندڙ هوائون. هوا نرم ۽ خوشگوار هلندي آهي. جنهن سان مخلوق جا توقعات وابسته هوندا آهن ۽ منافع جي اميد هوندي آهي. مينهن وسندو، بارش ٿيندي، گرمي لهندي، آرام ٿيندو يا اهڙيء طرح سان پوکن جي آبادي، ان کان پوء وري سخت هوا ايندي آهي، طوفان، پوء ماڻهو انهي ۾ وري دانهون ڪندا آهن. رب تعاليٰ دنيا جو ۽ آخرت جو مثال اهڙو ڏنو ڪيترائي اهڙا ڪم آهن جن کي ماڻهو في الحال مفيد ۽ نافع ٿو تصور ڪري ۽ ان تي وڏيون وڏيون اميدون ٿو رکي پر جڏهن قيامت قائم ٿيندي انهي ڪم جو نتيجو اصلي روپ ۾ ظاهر ٿيندو خوفناڪ صورت پيدا ٿيندي پوء ماڻهو پنهنجي انهي ڳالهه کان پناهه گهرندا مثال طور حديث شريف ۾ اچي ٿو ته هڪڙو شخص هوندو نانگ هن جي ڪنڌ ۾ ۾ ويڙهجي ويندو ۽ ڏاڍو اهو سخت وڏو هوندو ۽ پنهنجي منڍي هن جي منهن جي آڏو ڪري بيهندو پوء هن کي چڪ پائيندو ياخذ بلهزمتيه شدقيه چڪ هن کي پائيندو پنهنجي ڏنگن سان ۽ باڇون ڀري وڏا چڪ هڻندو هن کي پوء هن کي پٽڻ جي ڪوشش ڪندو، جان ڇڏ منهنجي. هو چوندس انا ڪنزک انا مالک، مان تنهنجي کاڻ، مان تنهنجو مال، تو هيڏي محنت ۽ تڪليف سان مون کي گڏ ڪيو هو، اهو آهيان مان. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا منهنجو ايڏاهين اشارو آهي. هوائون ڪهڙيون خوش وڻندڙ، وري پوء. زور سان جهوٽو ڏئي سٽيندڙ عاصفات عصف چئبو آهي سٽڻ کي عصفا معنيٰ زور سان سٽيندڙ اهڙيء طرح دنيا جي جهان ۾ ڪم انسان کي خوشگوار وڻندڙ ڏاڍا پر پوء اهي شيون سڀ انسان جي لاء بجاء ايڏي نفعي جي ۽ اميد جي نقصان جو هڪڙو رستو پيدا ڪري وجهن اها معنيٰ رب تبارڪ و تعاليٰ انهن هوائن جو گويا قسم کنيو والناشرات نشرا اڀارڻ واريون اٿاري ڪري ڪڪرن کي کڻي کڻن هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي پهچائين پوء جاتي جاتي پهچائين الله جي حڪم سان انهن جي حصي آهر جيڪي نصيب مينهن وسن آبادي ٿين فالفارقات فرقا پوء وري قسم آهي انهن جو جيڪي انهن کي چيري تقسيم ڪندڙ، فرق معنيٰ توزيع ۽ تقسيم، ڪڪرن کي اهي هوائون ڦاڙي چيري هڪڙي پاسي کان ٻئي پاسي ڏنين، جيڪو حصو اتي گهرجي اهو اوترو الله جي حڪم سان باقي ٻئي پاسي هوا جي خاص ڪيفيت اها آهي ته شين جي اثرات کي پنهنجي ڪلهن تي کڻي پکيڙي، خوشبوء کي پکيڙي، بدبوء کي پکيڙي ۽ اجزاء لطيفه کڻي انهن کي اڏائي وڃي، هڪڙي هنڌ کان ٻئي هنڌ تي پهچائي. غرض ته جمع و تفريق هوا جو خاصو آهي. اهو هڪڙو نمونو آهي.

اثر قوي رکندڙ ڳالهه قابل ذڪر، ذڪرا معنيٰ ڳالهه قابل ذڪر، معنيٰ اهي هوائون انسانن وٽ قابل ذڪر ڳالهيون آڻينديون آهن، مينهن، بارشون، آباديون، هڪڙي اها ڳالهه ۽ ٻي ڳالهه ته فرشتن جي جيڪڏهن ڪچهري وٺجي ته الله جي قرآن کي کڻي ايندڙ ۽ اچي پهچائيندڙ انهن جي شاهدي ۽ قسم. عذرا او نذرا، الزام آڻڻ جي لاء يا ڀؤ ۽ خوف ڏيکارڻ جي لاء، رب تبارڪ و تعاليٰ جا حڪم احڪام لهي ايندا، ڪافرن تي الزام ٿيندو جو انهن بي فرماني ڪئي، جن جي چڱي قسمت انهن ايمان آندو، انهن جي خوش بختي ٿي. شاهه صاحب جن لکن ٿا، جيڪو الاهي ڪلام آهي، امر آ نهي آهي، عقائد اهن، احڪام اهن، اهي سڀ اچي ٿا وڃن. اهو سڀ انسان جي حجت کي پوري ڪرڻ جي لاء آهي. جيئن اعمال جي جيڪا باز پرس ٿئي تنهن وقت ڪو به شخص الله جي آڏو اهو عذر نه ڪري ته مون کي خبر نه پئي. معنيٰ انهن سڀني کي. هيء ڳالهه معلوم ٿئي ته الله جي فرمانبرداري ۾ اهو ڪم ٿيل آهي. جيڪڏهن ڪنهن شخص کان ڪا ڳالهه پڇي ويندي ته تو جو هي ڪم ڪيو سو ڇو؟ ان سوال جي جواب ۾ ائين به چئي سگهندو ته هي الله جو حڪم آهي تنهنڪري ڪيم. ائين به ٿي سگهي ٿو. انما توعدون لواقع، الله تعاليٰ فرمائي ٿو جيڪي توهان کي واعدو ڪري ڏنو ويو، قيامت ۽ آخرت، حساب ڪتاب، جزا سزا، اهو ايندو، اهو بيهندو ڪونه. اهي سڀ شيون شاهد آهن ان ڳالهه جون، نتيجي خيز آهن، تيئن توهان جي زندگي جيڪا انهي حادثات، واقعات، هوائن، ڪڪرن، سلن گاهن اوڀڙن، رزق، بارش مينهن، حڪم احڪام، امر نهيء، عقائد وغيره سان جيڪا ڀريل زندگي آهي، اها ضرور ڪو هڪڙو موقعو آڻيندي، اهو آهي قيامت جو ڏينهن انما توعدون لواقع، اهو ڪڏهن ٿيندو، فاذا النجوم طمست، جنهن وقت ۾ ستارا طمس ڪيا ويندا.

اڏايا ويندا. نسف چئبو آهي اجزاء کي اڏائي ڦٽي ڪرڻ، دز ڪري ڇڏڻ ۽ جبل دز ڪيا ويندا. واذا الرسل اقتت ۽ جڏهن رسولن جو وقت مقرر ٿي ويندو. اڳي پوء جيڪو وقت آهي اهو نه رهي. هرڪو پنهنجي امت سان گڏ رب العزت جي آڏو اچي پنهنجي حاضري ڏئي بيهي. وقت رسولن جو به ٿي ويو مقرر. لأي يوم اجلت اقتت يا وقتت، يعني و، واو کي همزي سان، لأي يوم اجلت، ڪهڙي ڏينهن جي لاء ڍر ڏني وئي هئي، اهو سوال پيدا ٿيندو، سوال ٿيندو، ليوم الفصل، هن فيصلي جي ڏينهن لاء اها ڍر ٿيل هئي. ڄاڻو ٿا ته اهي جيڪي امور هئا سڀ.

ڪير پيو ويساهه ڪري ته هي آدمي بيڪ وقت مري ويندا، نسل انساني نابود ٿي ويندو، دوزخ ۽ عذاب وغيره جا جيڪي خوف هين سي انهن کي فرضي چوندا هيا. انهن جو الله تعاليٰ جواب ڏنو ته اڳيون قومون ڪيتريون تباهه ٿي ويون، انهن منجهان ڪو موجود آهي؟ هينئر توهان کي ختم ڪرڻ ۾ ڀلا ڪهڙي دير آهي؟ تنهنڪري اها ڳالهه ڪا اهڙي ڪانهي جو توهان چئو ته هيترا ماڻهو ڪاڏي ويندا؟ اڳيان ڪاڏي ويا؟ هيڏا وڏا وڏا زمانا، وڏا مضبوط ماڻهو، وڏيون طاقتون، حڪومتون، ڪذالڪ نفعل بالمجرمين، اهڙي طرح اسان ڏوهارين سان ڪندا آهيون. ويل يومئذ للمڪذبين، خرابي آهي ان ڏينهن ڪوڙي ڪندڙن جي لاء. الله تبارڪ وتعاليٰ ان کي تنبيهه جي طور تي وري وري ٿو آڻي.

اهو ڪيئن ته جيئرا رهن ٿا زمين جي مٿو، مئا رهن ٿا اندر، وڻ بيٺا آهن مٿو، پاڙون آهن اندر، ڦل بيٺا آهن مٿي، ٻج آهن اندر. اها ڪفات جي معنيٰ ئي آهي. الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي. زمين کي اسان ڪيئن جمع ڪندڙ ٺاهيوسي جو سڀني کي گڏ ڪندڙ هجي.

واسقيناڪم ماء فراتا ۽ پياريوسين توهان کي پاڻي مٺو اڃ لاهڻ وارو پاڻي ان کي فرات چئبو آهي پهاڙ وزني انهن جاين تي جو پئجي ويا ته ذرا جنبش ڪانه وري زمين تي پاڻي جا چشما جاري ڪياسي جبل سخت پاڻي نرم وهندو وهندو توهان ڏي هليو اچي الله تعاليٰ ان حقير زمين ۾ پنهنجي قدرت جا متضاد انداز رکيا. ان ۾ رنگ به ڏنا. موت، حياتي، سختي، نرمي، مٺي، ڪوڙي، سٺي، ڪسي، اهڙي طرح نجات ۽ هلاڪت، عجيب قسم جا نظارا رب تعاليٰ حيات جي، حياتيء جا، موت جا، بقاء جي سامان جا اسباب سڀ فراهم ڪيا ۽ الله جون قدرتون ۽ نعمتون انهن سڀني کي ڪير ٿو جهٽلائي ويل يومئذ للمڪذبين ڪوڙي ڪندڙن جي لاء ويل آهي تنهن ڏينهن جيڪي اها ڪا ڳالهه نٿا سمجهن ان ويل جي صورت ٻڌائي ٿي وڃي انطلقوا الي ما ڪنتم به تڪذبون هلي ڏسو جنهن شيء کي توهان ڪوڙو ڪندا آهيو هلو ڏسو ته

مفسر قتادو چئي ٿو ته ڪافرن جي لاء سايو هوندو دونهين جو جهنم ۾ جو ڦاٽي ٽي ٽڪرا ٿي پوندو. مطلب آهي ته هر انسان کي ٽن پاسن کان پڪڙيندو، هڪڙو مٿئون سر جي، ٻيو سڄي ۽ ٻيو کٻي ٽي ٽڪرا ٿيندا. حساب کان فارغ ٿيڻ تائين اهي ماڻهو ان دونهاٽ ۾ رهندا. ايماندار ماڻهو، نيڪ ڪردار، عرش عظيم جي سائي ۾ هوندا، آرام سان هوندا. سايو هنن کي به هوندو، هنن کي به هوندو. هو جهنم جي دونهين جو سايو هوندو ۽ دونهين جو تيز ۽ تند ۽ تڪليف جو سايو هوندو، جنهن ۾ ماڻهو ساهه به نه کڻي سگهي ۽ ٻيو هوڏي هوندو عرش جو سايو، آرام جو. اها ذي ثلاث شعب، شاخدار، ٽي شاخون، شعب چئبا، شاخ چئبي.

اها وڌيڪ معنيٰ معقول نه ڪن. معنيٰ پهرين ته اها جيڪا چڻگ نڪرندي جهنم مان اولهه بوسو ته ايڏو وڏو هوندو ڄڻ ته هڪڙو بنگلو ماڙي آ وڏو پر جڏهن اهو ٽڙڪي پوندو ته پوء اٺن جهڙا ٿي ٽڙڪندا. ٽانڊو ٽڙڪندو آ ته سنهڙا سنهڙا ذرا ٿيندا آهن. جهنم جي اماڙين جا جيڪي ٽڙڪاء هوندا سي ايڏا هوندا جهڙا اٺ. صفر جي معنيٰ صفر اضداد کان آهي. عرب ڪاري اٺ کي به چوندا آهن. ڪاريون هونديون. پر زردي ڏي مائل صاف ڦڪيون نه، اها معنيٰ به ڪئي اٿنس. ويل يومئذ للمڪذبين، خرابي آهي تنهن ڏينهن ڪوڙي ڪندڙن جي لاء. ان جو حشر اهو ٿيندو. هذا يوم لا ينطقون، يوم لا ينطقون، هي اهو ڏينهن آهي جو ڪوئي نه ڳالهائي، ڳالهائي نه سگهندا، محشر جي ڏينهن. مختلف مواطن آهن، ڪن جاين تي ڳالهائيندا، ڪن تي نه ڳالهائيندا. ڪنهن جاء تي زبان نه ڳالهائيندي، ڪٿي وري پاڻ زبان بند هوندي عضوا ڳالهائيندا. يوم تشهد السنتهم وارجلهم ڪٿي وري زبان ۽ پير شاهدي ڏيندا. اهي مختلف مقام آهن. هذا يوم الفصل هي آهي فيصلي جو ڏينهن. ويل يومئذ للمڪذبين جمعناڪم اسان توهان کي گڏ ڪيو ۽ اڳين کي به گڏ ڪيو سڀني کي هڪ ميدان ۾ آندو آهي پوء وري الڳ ڪري فيصلو ٻڌائبو هلي هتي آيو حشر جي ميدان ۾ فان ڪان لڪم ڪيد جي اٿئو ڪا پاليسي فڪيدون پوء اسان سان ڪيو اها پاليسي ڪا جان بان ڇڏائڻ جو ڪو حيلو حوالو هجي ته همت ڪريو مشورو صلاح ڪا هجي جيئن دنيا ۾ توهان ويهي الله رسول جي ۽ قرآن جي برخلاف مجلسون ڪري ۽ توهان ٺاهه ٺاهي نبي سان ۽ دين سان مخالفت ڪندا هيا دين دارن کي اذيتون تڪليفون ڏيڻ جي لاء پنهنجون سازشيون بڻائيندا هيا الله تعالي ٿو فرمائي ته هاڻي هتي ڪجهه ڪري ڏيکاريو ويل يومئذ للمڪذبين ڪوڙي ڪندڙن جي لاء جهنم جي باهه ويل ٻيو ته ڪجهه ناهي. حيلا ڪريو يا نجات ڪريو، نجات جي لاء ڪا ڪوشش ڪريو، عذاب، آخرت جي عذاب، کان پاڻ کي ڇڏايو.

۽ ميوا، مما يشتهون، جيڪي کاڌا پيتا کائن، ڪلوا واشربوا کائو پيو هنيئا، مزي سان، بما ڪنتم تعملون، جو توهان عمل ڪندا هئا، هن ڪري جو توهان عمل ڪندا هيا، ان اعمال جي بدلي ۾ الله تعالي توهان کي ڪهڙو عمل ڪيو؟ الله جي قرآن کي کڻي اڳتي وڌيا، الله جي دين کي نشر ڪيو، عدالت کي قائم ڪيو.

انڪم مجرمون توهان ڏوهاري آهيو. چند ڏينهن توهان پنهنجي زندگي جو بهار لٽي وٺو. الله جا توهان مجرم ۽ ڏوهاري آهيو. توهان جي لاء حبس دوام جي هڪڙي فتويٰ اچڻي آهي. سو هاڻي کائي پي وٺو. ويل يومئذ للمڪذبين ڪوڙي ڪندڙن جي لاء ويل آهي. واذا قيل لهم ارڪعوا جڏهن انهن کي چيو وڃي توهان رڪوع ڪيو لا يرڪعون رڪوع نه پيا ڪن معنيٰ نماز وارن سان گڏ نماز نه پڙهن الله جا عام احڪام انهن جي سامهون جهڪن يا اها معنيٰ ڪريوس نه پيا جهڪن چئجي بابا خدا جي آڏو جهڪو الله جي حڪم کي مڃيو سر تسليم خم ڪريو لا يرڪعون رڪوع نه پيا ڪن مقصد انهن جو رڳو کاڌو پيتو هو اهڙي جماعت ياڪلون ڪما تاڪل الانعام جانور جيئن هوندا آهن ائين کاڌو کائن

انسانيت جي نجات جو سبق ڏنو آهي، دنيا آخرت جي ترقيء جو فيصلو ٻڌايو آهي توهان کي، هن کان پوء ٻي ڪهڙي ڳالهه آهي جنهن تي توهان ايمان آڻيندؤ؟ هڪڙو ئي اهو رب تبارڪ وتعاليٰ جو ڪتاب آهي جو وري قيامت تائين ڪو ٻيو ڪتاب نه ايندو نه ڪو حڪم ايندو جنهن جا منتظر هجو.

سزا جو بيان تاڪيد سان آيو هيو ۽ سزا آخرت ۾ ۽ قيامت ۾. ان تي هن سوال ڪيا ۽ تفتيش ۾ شروع ٿي ويا ته اها ڪڏهن ٿيندي؟ رب تبارڪ وتعاليٰ جواب ڏنو. اها اچي وئي وڏي ڳالهه آهي پنهنجي وقت تي ظاهر ٿي عم يتساءلون عم عن ما ڪثرت استعمال ۾ الف ڪيري عم ڪندس استفهام ڇا کان ٿا پڇا ڳاڇا ڪن عن النبا العظيم پڇا ٿا ڪن خبر وڏيء جي وڏي واقعي جي پڇا ٿا ڪن نبا معنيٰ خبر واقعو الذي هم فيه مختلفون جو اهو اهي ان ۾ مختلف آهن اختلاف ٿو ڪرائين واقعو تمام وڏو آهي ان جي ڳالهه ٿا پڇن مگر ان ۾ اختلاف به رکن ٿا انهن کي پنهنجي انهيء ۾ ذاتي تحقيق ڄڻ آهي ئي ڪانه ڪا ۽ جن ماڻهن کي اختلاف آهي ته هن صورت ۾ ڪو ماڻهو ان تي يقين ٿو رکي ته اهو ٿيندو حساب ڪو منڪر آهي ڪو شڪ ۾ پيل آهي ڪو چئي ٿو ته بدن اٿندو ڪو ٿو چئي بدن نه اٿندو روح کي ثواب ۽ عقاب ٿيندو

فراش، وڇاڻو، والجبال اوتادا ۽ جبلن کي اسان ڪيو آهي اوتاد، جمع وتد جي، ميخون، زمين ۾ ڪلا لڳل آهن جبلن جا، جيڪي ان کي جهلي بيٺا آهن، ان جي ڪري اها زمين لڏي نه ٿي، پهريائين زمين اها ڏڪندي هئي، الله تعاليٰ پهاڙ ان ۾ پيدا ڪري ان جو اضطراب ختم ڪيو، گويا زمين جو هڪ طرح سڪون. پهاڙن جي ڪري حاصل ٿيو آهي اها ايڏي قوت ۽ قدرت وخلقناڪم ازواجا ۽ توهان کي پيدا ڪيوسين جوڙا جوڙا ڪري نر ۽ مادي ڪري ائين هر هڪ جيئري کي رب تعالي اهڙي طرح سان پيدا ڪيو جو دنيا جي اندر توهان کي هر شيء جوڙو جوڙو پئي نظر اچي جيئن الله تعالي فرمائي ٿو ٻئي هنڌ ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسڪنو اليها هي قدرت جي نشانن منجهان هڪڙو وڏو نشان آهي جو توهان منجهان الله تعالي جوڙا جوڙا ڪري پيدا ڪيا ۽ عورت به توهان منجهون پيدا ٿي جيئن توهان سڪون ڪريو انهي جي طرف ازواج جي معنيٰ هتي هر طرح جون شڪليون رنگ جنسون طعام، لذتون، ڪو کارو، ڪو کٽو، ڪو سٺو، ڪو ڪسو، ڪو ننڍو، ڪو وڏو، ڪو مٺو، ڪو ڦڪو، اهڙي طرح الله تعاليٰ هر شيء کي جوڙا جوڙا ڪري پيدا ڪيو آهي. اها جيڪا انهن جي ساخت آهي سا ٻڌائي ٿي ته هر شيء جو پنهنجو پنهنجو نتيجو نڪري ٿو ته پوء ڪائنات ساري هي جيڪا ٺهيل آهي توهان جي سامهون، انهن جو ڪو نتيجو نڪرڻ گهرجي، اهو نتيجو جنهن ڏينهن نڪرندو انهي جي توهان پڇا ٿا ڪريو، اهو آهي نبأ عظيم، وڏي خبر. وجعلناڪم وجعلنا نومکم سباتا ۽ بڻائيسين اسان توهان جي ننڊ کي سبات، آرام، معنيٰ ٿڪ ٿڪ کي وڃائڻ جي لاء، تڪليف کي صفا ڪرڻ جي لاء الله تعاليٰ سڄو ڏينهن توهان محنتون ڪري وري ننڊ ڪريو ته آرام ٿي وڃي. ڄڻ انهي تڪليف جو ڪو نشان ئي ڪونه هيو، ائين الله تعاليٰ سبات راحت ڪري ڇڏيو، سبات معنيٰ راحت، ۽ ڪيوسين رات کي راحت، جعلنا النهار معاشا، ڪيوسين ڏينهن کي گذارو، گذارو بڻايوسين جو ڏينهن جو توهان پنهنجو معاش وغيره ڪيو، ڪمايو، ڌنڌا ڪيو، هتان مقصد اهو آهي ته ماڻهو پنهنجي حوائج. کي حاصل ڪري وري به سڪون وٺي اچي رات جو قرار ڪري آرام ڪري ائين الله تعالي وري رات جي پٺيان ڏينهن آندو ڏينهن جي پٺيان رات سج چنڊ انهن جا فضا جا جيڪي دلائل آهن قدرتي انهن کي ٿو رب تعالي بيان فرمائي بنينا فوقڪم سبعا شدادا ۽ بڻايوسين توهان جي مٿان ست سخت شداد سبع سماوات متماسڪة، هڪ ٻئي جي مٿانهون ويجها ٿيندڙ، شدادا معنيٰ مضبوط جي الله تعالي آسمان ست پيدا ڪري ڇڏيا جنهن کي اڄ تائين ايتري ڪا وڏي مدت گذري آ تنهن هوندي به رخنو پيدا نه ٿيو آ ٻئي هنڌ الله تعالي فرمائي ٿو ته زمينون به اسان اهڙي طرح پيدا ڪيون آهن ست زمينون ۽ ست زمينون ان ۾ اچي ٿو ته زمين جا جيڪي ست حصا آهن. اهي ست زمينون آهن. اڪثر جو قول هن وقت ۾ اهو آهي پر متقدمين علماء چون ٿا ته رب تبارڪ و تعاليٰ ست زمينون پيدا ڪيون آهن هنن آسمانن وانگر پوء اهي ڪهڙي طرح آهن ست زمينون جيئن آسمان هڪ ٻئي جي مٿان تهه به تهه آهن ايئن زمين جا به ست تهه آهن ڄڻ وري ايئن چيو آهي. مرڪز جي مٿئون تهه وري اهڙي طرح هڪ ٻئي جي مٿئون طبقات ۽ تهه اهي ٻين وري چيا ته نه ست کنڊ جيڪي آهن زمين جا اهي ست آهن حصا اهي ست زمينون ٿيون اڃا ٽيون قول ائين سڌو سنئون الفاظ تي الله تعالي ست هڪڙا جدا جدا ملڪ پيدا ڪيا آهن جيڪي هر هڪڙو جدا ٻئي کان آهي ائين زمين جهڙا ٻيا هڪڙا ست ملڪ الله ٿو ڄاڻي پنهنجي غيب کي پر ڳالهه ايتري قدر آهي، جيئن ستن آسمانن ۾ توهان جدا جدا طبقات ۽ حصا مقرر ڪري نه ٿا سگهو، اهڙي طرح زمين جي اندر به ائين حصا مقرر نه ٿا ڪري سگهو، تنهن ڪري اها ڳالهه رب تعاليٰ جي حوالي ٿي. ٻي هڪڙي روايت اچي ٿي، ابن ماجه جي روايت آهي، اها سندون ان جون گهڻيون آهن، تنهن ڪري اها روايت

ائين يا ٻئي ۾ ٿو اچي ته و صاحب محمد ڪصاحبڪم ٻي روايت ۾ اچي ٿو ته ان تي مولانا جن ڳالهايو آهي اصل سوال جو سائل جو مقصد هيو ته پوء خاتم النبيين ڪهڙو آهي جڏهن محمد گهڻا ٿي پيا ته پوء خاتم ڪهڙو آهي اهو آهي سوال

زماني جي لحاظ کان جيڪي اڳي محمد هجن انهن جو ته هي خاتم ٿيو جيئن اڳين نبين جو خاتم آهي پر هن هن کان بعد جيڪڏهن ٻي ڪنهن انهيء زمين ۾ جيڪا الله تعاليٰ جي خلق ۽ ملڪ ۾ ڪاٿائين به زمين هجي ههڙو جهان هجي اتي جيڪڏهن محمد هجي ته به هي خاتم آهي ڇو ته هي ذاتي خاتم آهي ۽ خاتميت جيڪا اصل ذاتي آهي ڪمال اهو آهي زماني خاتميت ته کڻي آهي پر خاتميت ذاتي ۽ مرڪزي حيثيت رکڻ ڪمال اهو آ، انهيء لحاظ کان نبي سائين جن خاتم آهن، انهن ئي انهيء ئي جهان ٻئي جهان جا جاتي آسمان به ائين آهي ۽ جاتي زمين به ائين آهي، جاتي ملڪ به ائين آهي، جاتي انهن جو محمد به ائين آهي، پوء ڀلي اسان جي هن ملڪ کان پوئتي به هجي ان جو دور، پر اسان جا نبي وري به ذاتي طور خاتم آهن سڀني جا، اها ڳالهه ڪئي آ مولانا جن اتي. هاڻي هن جيڪو اعتراض ڪيو سو وري انهي قسم جو ته جڏهن اسان جي هن محمد کان بعد ٻيو محمد ٿي سگهي ٿو ته پوء هي خاتم ڪاٿي چئبو؟ سوال اهو هو ۽ هڪڙي خاتميت ذاتي ۽ ٻي زماني آهي. پنهنجي هن ملڪ ۾ جيڪي به نبي آيا انهن جي لاء نبي سائين جن خاتم ذاتي به آهن زماني به آهن. جيڪڏهن ڪو ٻيو جهان هجي انهي ۾ جيڪڏهن ڪو اهڙو محمد پيدا ٿئي ته پوء اهو ان جو به هي خاتم آهي ڇو ته ذاتي خاتم هي آهي.

ڪڪرن منجهان پاڻي وهندڙ ثج چئبو هارجڻ کي منصبا بشدت پاڻي هاريل شدت سان لنخرج به حبا و نباتا جيئن اسان پيدا ڪيون انهي سان داڻا ۽ ساول سبزي ان ماڻهن جي لاء سبزي جانورن جي لاء و جنات باغ الفافا گهاٽا گهاٽا باغ به رب تعالي فرمائي ٿو اهو به اسان پيدا ڪياسين. ان يوم الفصل، بيشڪ ڏينهن فصل جو ڪان ميقاتا، وقت آهي ڪو مقرر ٿيل. ان جو وقت مقرر ٿيل آهي جيڪو پنهنجي پنهنجي ان دور تي يا ان يوم القيامت، ميقات معنيٰ ان جو موعد آهي، جاء آهي حساب جي، پوري وقت تي ايندو. يوم ينفخ في الصور، جنهن ڏينهن ڦوڪي ويندي ڦوڪ، ينفخ في الصور، صور، ڦوڪ،

ستارا وغيره ٻيو ٽيو جيڪي انهن پاڻ ۾ هڪ انتظام تي ۽ فاصلي تي هلن ٿا اهي مجتمع ٿي ويندا منتشر ٿي ويندا سيرت الجبال فڪانت سرابا ۽ سير ڪرايا ويندا هلايا ويندا جبل فڪانت سرابا پوء ٿي پوندا سراب ۽ سراب جي جيڪا معنيٰ آهي سا ٻه معنيٰ آهن. هڪڙي سراب جي معنيٰ غبار متطاير، دز اڏندڙ، آسمان دز وانگر ٿي ويندو، اها به معنيٰ ڪئي اٿس ۽ ٻي معنيٰ ڪئي اٿس ڪأنه ماء، ڄڻ ته پاڻي آ، رڃ ائين ڏسڻ ۾ ايندو، جبل جيڪي هوندا سي اهڙي طرح رڃ هوندا، واريء وانگر پيا چمڪندا، پري کان ڏس ته پاڻي آ پر پاڻي ته ڪونه هوندو، رڃ وانگر نظر ايندو ملڪ سڄو.

الا حميما مگر گرم پاڻي، و غساقا ۽ ڪنجهو پاڻي جيڪو زخمن جو نڪتل پاڻي هوندو آهي. روايت ۾ اچي ٿو ته اهو هلي ڪاٿئين گڏ ٿي بيهندو ته هيٺاهين هوندي جهنم جي انهن ۾ پوء اتي انهن کي سخت اڃ جي وقت انهن اهو پاڻي پياريو ويندو. مطلب ته عجيب قسم جا گهڻا عذاب آهن الله پناهه ۾ رکي.

رجاء جي معنيٰ ٻه اچن ٿا محاوري جي لحاظ کان ٻه معنائون ٿين ٿيون ڪذبوا بآياتنا ڪذابا اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڪيو آهي ڪل شيء احصيناه ڪتابا اسان سڀني شين کي دفتر ۾ رکيو آهي ڳڻي رکيو آهي ڪتاب ۾ دفتر ۾ انهن کان ڪا به شيء ٻاهر نه هوندي الله تعالا جي علم ۾ دفتر آهن هڪڙا اهي محفوظ نيڪ عمل جا يا بد عمل جا احاطي کان ٻاهر ڪونهن فذوقوا حڪم ٿيندو چکو لن نزيدڪم الا عذابا پوء نه وڌائينداسي اسان توهان کي مگر عذاب عذاب ئي عذاب پيو وڌندو ٻي ڪا ڳالهه ڪانهي اهڙيء طرح سان هتي اضافو رڳو ٿيندو ته وري به عذاب ۾ اضافو ٿيندو ڇو ته اتي ملڪ ئي عذاب جو آهي هڪڙي جماعت جن ربّ تبارڪ و تعاليٰ جي حڪم کي قبول ڪيو هو ۽ انهيء، قرآن پاڪ، جي خدمت لاء تيار ٿي بيٺا هئا، اها وري ٻي جماعت آ. هڪڙي جماعت جو بيان گذريو. هاڻي وري ٻي جماعت آ، ان للمتقين مفازا، بيشڪ خوف وارن جي لاء ڪاميابي آ، مراد ملڻي آ انهن کي، مفاز، فوز، ڪاميابي، الله تعاليٰ انهن کي عطا فرمائيندو.

اها معنيٰ آهي. يوم يقوم الروح، جنهن ڏينهن کڙو ٿيندو روح، روح ان ڏينهن اٿندو ۽ ملائڪ صفون ٻڌي. روح جي معنيٰ جنس ڪئي اٿن ڪن تفسير وارن، معنيٰ جيئرا جيڪي به آهن سڀ اٿي کڙا ٿيندا. دنيا جي جهان جا حيوانات، انسان، والملائڪة ته ملڪ به صفون ٻڌي هڪڙن اها معنيٰ ڪئي آهي. ٻي روح ٻين ڪئي آهي روح جي معنيٰ روح القدس ڇو ته جبرائيل جو دنيا سان تعلق رهيو آهي انبياء ڪرام سان تبليغ سان الله جي احڪام پهچائڻ سان تنهن ڪري انهي ڏينهن اهو به بيهندو ان حساب ۾ ۽ ٻيا ملائڪ خدمت گذار جيڪي روح سان گڏ الله جو حڪم لاهي اچي انبياء وٽ پهچائيندا هئا ملائڪ